ഭീഷ്മം അഹം സംഖ്യേ ദ്രോണം ച മധുസൂദന ഇഷുഭി പ്രതിയോത്സ്യാമി പൂജാർഹൗ അരിസൂദന പൂജാർഹൗ അരിസൂദന ഇതാനും पश्यतु तत्र प्रथमं पदमस्ति मधुसूदन इत्युक्ते कृष्णः मधुसूदन अहम् अहमेव सङ्ख्ये युद्धे कथं केन प्रकारेण केन प्रकारेण अनन्तरं पूजार्हौ द्वौ पूजार्हौ पूजनीयौ कः भीष्मः द्रोणः पूजार्हौ भीष्मं द्रोणं च इषुभिः बाणैः प्रतियोत्स्यामि कथम् अहं तेषाम् उपरि प्रहारं करोमि ते मम उपरि कुर्वन्ति चेत् अपि अहं कथं करोमि प्रति कथं करोमि इति पृच्छति अरिसूदन शत्रु शत्रुनाशकः शत्रुभञ्जनः कः कृष्णः इदानीं तदेव वयम् इदानीं चिन्तां कुर्मः तत्र पदद्वयं कृष्णस्य आह्वानं करोति किं किम् एकमस्ति किं मधुसूदन अन्येकमस्ति हरिसूदन द्वयमपि पश्यतु इदानीं कृष्णस्य एव सम्बोधना अस्ति वयं चिन्तनं कृतवन्तः यस्य कस्यापि अस्माकम् अन्तरङ्गे यस्य कस्यापि उपरि शत्रुत्वमस्ति चेत् द्विविधं वयं व्यवहारं कर्तुं शक्नुमः किञ्चित् किमस्ति अस्ति द्विविधं कर्तुं शक्नुमः एकं तु साक्षात् वक्तुं शक्नुमः मुखतः यद्यद् आगच्छति सर्वमपि वक्तुं शक्नुमः तदा सः अवगच्छति दोषः अस्ति इति अथवा अन्यत् किं मनसि अस्ति किन्तु उत्तमोत्तमवाक्यानि वदामः बहु सम्यक् समीचीनानि वाक्यानि सुन्दराणि वाक्यानि वदामः मधु एव मुखतः आगच्छति मधु इत्युक्ते हणि सुन्दरमस्ति श्रोतुं किन्तु कः मनसि कथमस्ति तस्य नाशः भवेत् इत्येव चिन्तनम् इदानीं पश्यतु अर्जुनः एकस्थितिमध्ये अस्ति अर्जुनस्य मनसि एकदृष्ट्या ते आचार्याः अनन्तरं गुरुः पितामहः सर्वविधपूजनीयौ तौ द्वौ तेषां विषये एव पृच्छति अवगच्छति किल तेषां विषये एव तस्य मनसि अत्यन्तं कष्टमस्ति तौ द्वौ अपि कीदृशौ इति सः वदति पूजनीयौ ते मम उपरि आक्रमणं कुर्वन्ति चेदपि अहं तेषाम् उपरि आक्रमणं कर्तुं न इच्छामि न शक्नोमि इति सः वदति कारणं पूजार्हौ एकः गुरुः एकः पितामहः तादृशसन्दर्भे अस्माकं मनसि अपि कदाचित् किं भवति भ्रमः भवति युद्धं करोमि वा न वा इदानीम् अर्जुनः यद् वदति तदेव सम्यक् इति अस्माकं मनसि अपि भवति सत्यं किल कथं करोति सः तदा तदा तादृशसन्दर्भे एव धर्मविषये अस्माकं संशयः भवति अस्माकं मनसि चिन्तनं भवति किं मया किं करणीयं वस्तुते अर्जुनः तद् एका स्थितिं प्रति गच्छति एतावत्पर्यन्तं भिन्नभिन्नरीत्या सः व्याख्यानं कृतवान् इदानीं पश्यतु द्वित्रश्लोकानन्तरं सः सर्वमपि समर्प्य तस्य पुरतः प्रार्थनां करोति एकमेव भगवान् उक्तवान् पूर्वं भगवतः वाक्यमासीत् पूर्वं किं क्लैब्यं मा स्मगमपार्थ पद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठपरन्तप भवान् कीदृशः अस्ति भवतः अन्तरङ्गे कीदृशी शक्तिः अस्ति तदेव परन्तप इति उक्तवान् भवन्तं पश्यति चेत् शत्रूणां मनसि किं भवति भीतिः भवति अर्जुनः अस्ति चेत् ये पाण्डवपक्षे सन्ति तेषां धैर्यस्य वर्धनं भवति ये कौरवपक्षे सन्ति ते सर्वे भीताः भवन्ति अर्जुनस्य सान्निध्यं केवलं तत्र पर्याप्तं किन्तु अर्जुनः गच्छति चेत् साक्षात् विपरीतं भवति तादृशसन्दर्भे भवान् कीदृशस्वभावं करोति क्लैव्यं मा स्मगमः पार्थ भवान् कुन्तीदेव्याः पुत्रः अस्ति कतिवारं कियत् कियत् कष्टमागतं तस्याः कदापि कस्मिन् सन्दर्भे अपि सा धर्मं न त्यक्तवती सर्वदापि धर्मेण सह स्थापित स्थितवती गान्धारी कुन्दी द्वयमपि महाभारतस्य चित्रद्वयमेव एकं गान्धारी अपि अहं त्यागं करोमि इति बहु प्रकटनं कृतवती सा किन्तु तस्याः त्यागं त्यागः एव नासीत् तस्य अनन्तरफलं किम् अभवत् सर्वे पुत्राः मृतवन्तः स्वकुलस्य नाशः अभवत् अन्ततो गत्वा किम् अभवत् तस्याः भगवतः उपरि शापं कृतवती भगवान् कः वस्तुतया भगवान् इत्युक्ते कः अस्माकम् अन्तरङ्गे एव भगवान् खलु मयि विद्यमानभगवतः उपरि मया शापः करणीयः इत्युक्ते सा स्थितिः कीदृशी अस्ति इति चिन्तयतु गान्धारी तत्र गतवती किन्तु कुन्ती अस्माकं दर्शने भवति सर्वदा कष्टमेव अस्ति तस्याः वयं चिन्तयामः यदा आरभ्य कुन्ती जीवनं वयं पश्यामः अन्ततो गत्वा पाण्डवाः राज्यं प्राप्तवन्तः तदापि कुन्ती तत्र न स्थितवती गान्धार्याः धृतराष्ट्रस्य सेवां कर्तुं सा कारणं गतवती तैः सह कथं तस्याः जीवनमस्ति किन्तु वयम् अवगच्छामः तस्याः मनसि किम् आसीत् शान्तिः आसीत् आनन्दः आसीत् सा सर्वदा सा ईश्वरविरोधं किमपि न करोति सा वदति किल तस्याः प्रार्थना अस्ति किम् इतोपि इतोपि मह्यं दुःखं ददातु किमर्थम् तदा एव अहं भवन्तं स्मरामि भगवन्तं स्मर्तुम् उत्तममस्ति दुःखम् अस्माकं जीवने अपि वयम् अवगच्छामः वयं सर्वं वदामः सुखार्थं प्रार्थनां कुर्मः किन्तु कदापि सुखे वयं भगवन्तं स्मरामः भगवान् इत्युक्ते कः कोऽपि उपरि उपविश्य अस्माकं शासनं करोति तादृशं न वदामि अस्माकम् अन्तरङ्गे एव विद्यमान ईश्वरीयचैतन्यं तस्य विषये वयं कदा चिन्तयामः यदा दुःखं भवति तदा तदेव अत्र वदति अर्जुनः एकस्थितिमध्ये अभवत् कथम् अवगन्तुं शक्यते तस्य मुखतः कथं वाक्यानि आगच्छन्ति अतिसुन्दराणि वाक्यानि तस्मादेव मधुसूदन इति भगवन्तम् आहूतवान् सः मधुसूदन इत्युक्ते उत्तमवाक्यानि एव सर्वं मधुलेपनं कृतं तादृशानि वाक्यानि अस्ति किन्तु तत्र श्रवणे अस्माकं मनसि भवति ओ सत्यमेव किल एषः किं वदति तत् सत्यमेव किन्तु तत् सत्यं वा तद् किमपि सत्यं नास्ति सत्यं नास्ति इति कथं वदति अन्तिमपदं किम् अरिसूदनः इति उक्तवान् इत्युक्ते शत्रु इति भावः अस्ति एव हरिसूदनशत्रूणां नाशं करोति भगवान् इति उक्तवान् प्रथमं मधुसूदन इति आहूतवान् कस्मिन् कस्य विषये उक्तवन्तः आचार्यः अथवा गुरुः गुरुः वा आचार्यः वा अथवा तेषां प्रतिक्रिया करणीया वा प्र प्रतिक्रिया इत्युक्ते ते किमपि कुर्वन्ति तस्य प्रतिक्रिया मया करणीया वा तदेव तत्र स्पष्टं वदति अहं युद्धं करोमि वा न वा इत्यपि न ते मम उपरि आयुधप्रयोगं कुर्वन्ति चेदपि अहं कर्तुं न इच्छामि कारणं ते पूजार्हाः उत्तमोत्तमपदानि एव किल पूजार्हाः आचार्यः पितामहः सर्वम् इति इदानीं सः वदति किन्तु तस्य अन्तरङ्गे किम् अस्ति द्वन्द्व वैरमस्ति द्वन्द्वमस्ति तस्य अन्तरङ्गे तस्मादेव सः किं करणीयम् इति न जानाति तादृश एकस्थिति अस्माकमपि मनसि आगच्छति कदा आगच्छति तादृशी स्थितिः कदा तादृशस्थितिः आगच्छति कोऽपि डिसिशन् यदा स्वीकरणीयं तदापि अस्माकं शत्रुपक्षे ये सन्ति कदाचित् आचार्यतुल्याः अथवा पिता अथवा पितामहः तादृश अस्माकम् अति उत्तमबान्धव्यमस्ति एकदृष्ट्या बन्धुत्वमेकत्र एकत्र केवलं बन्धु न आचार्यदृष्ट्या अपि भवति अथवा गुरुदृष्ट्या अपि भवति येन केनापि सः अस्माभिः सह तादृशनिकटजनाः यदा अस्माकं सर्वं जीवने बहुविधम् अस्माकम् आगच्छति कदाचित् चिन्तयतु अस्माकं गुरुः एव अस्माकं समीपे अधर्मप्रवृत्तिं करोति किं करणीयम् वयं जानीमः एषः मम गुरुः इति जानामि अन्तरङ्गतः वदति भवतः भवतः गुरुः अस्ति खलु एकपार्श्वतः एकपार्श्वतः वदति अधर्मः सः भवान् अधर्मस्य विरोधं करोतु इति एकपार्श्वतः वदति तदेव एषः पृच्छति अधर्मः एव तेषां समीपतः आगच्छति मया तस्य प्रतिकरणं करणीयं वा न वा प्रतिक्रिया न मया प्रतिकरणं करणीयं वा न वा अहं न जानामि इदानीं कथं तस्य स्टेज् एकमेकं किञ्चित् अधः आगच्छति पूर्वं किं वदन् आसीत् सः अहं किमपि न करोमि युद्धं न करोमि अहं सन्यासं स्वीकरोमि तत्र गच्छामि अत्र गच्छामि इति वदन् आसीत् ഏക ട്രീറ്റ്മെന്റ് തത്വാൻ കിം തത്വാൻ ഏക താടനം തത്വാൻ അന്യത് കിമപ്പി നയക്കല്ലേ ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ക്ലൈബ്യം ആസ്മകമം പാർത്ഥ നൈതത്വയുപപദ്യതേ ക്ഷുദ്രം ഹൃദയ <laughs> ആചാര്യ അഥവാ മമ പിതാമഹ ते मम उपरि अधर्मं करोति चेत् मम मनस्साक्षी इति वयं सामान्यतया वदामः अथवा मम अन्तरङ्गं वदति एषः अधर्मः ते अधर्ममेव कुर्वन्ति तत्र मया प्रतिकरणं प्रतिकरणं करणीयं वा न वा इति प्रश्नः क्लैब् एतत् किमस्ति कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये ദ്രോണം ച മധുസൂദന ഇഷുഭി പ്രതിയോത്സ്യാമി പൂജാർഹ ഹരിസൂദന തത്ര അസ്മാഭിः तदेव पङ्क्तीनाम् मध्यतः पदप्रयोगतः अस्माभिः अवगन्तव्यं कथं कथं पदप्रयोगं करोति अन्तरङ्गे विद्यमानद्वन्द्वमेव सूचयति तत्र एक एकसन्दर्भे पश्यति ओ उत्तमोत्तमवाक्यानि अन्येक एतत् मध्ये पश्यामः चेत् न शत्रुः एव आचार्यः पितामहः पूजार्हः इति सर्वं वदामः उत्तमोत्तमपदानि एव अन्ये एकपार्श्वे किम् आगच्छति अरि शत्रुः एव ते तेषां किं दमनं करोतु तेषां नाशनं करोतु इति सः एव धर्मः किं मया करणीयम् इति एकद्वन्द्वं तस्य अन्तरङ्गे आगच्छति अनन्तरं तस्यैव सः तदग्रे नयति किं वदति ഗുരൂനഹത്വാഹി മഹാനുഭാവാൻ ശ്രേയോ ഭോക്തും ഭൈഷ്യമപീഹ ലോകേ ഹത്വാർത്ഥകാമാംസ്തു ഗുരൂനിഹൈവ ഭുഞ്ചീയ ഭോഗാൻ രുധിരപ്രതിഗ്ധാൻ सः यद् उक्तवान् തസ്യ സമർത്ഥനം കരോതി സഹ പദച്ഛേദം കൃത്വ പശ്യതു गुरून् हत्वा कथं भवति गुरून् हत्वा गुरून् हत्वा गुरून् इति द्वितीय अस्ति द्वितीयबहुवचनं गुरुः गुरु गुरवः गुरुं गुरु गुरून् गुरून् इति बहुवचनमस्ति गुरून् हत्वा किं गुरून् अल अहत्वा हत्वा न गुरून् अहत्वा हि गुरून् हत्वा हि महानुभावान् एकपदमेव महानुभावान् श्रेयो श्रेयः भोक्तुं भोक्तुमेव अनन्तरं भैष्यम् अपीह इति अस्ति भैष्यम् अपि इह भैष्यम् अपि इह लोके इह लोके हत्वार्थकामांस्तु कथमागच्छति हत्वा अर्थकामान् अर्थकामान् तु अनन्तरं गुरूनिहैव गुरून् इह एव गुरून् ഇഹ ഏവ ഭുഞ്ജീയ ഭുഞ്ജീയ एव ഭോഗാൻ രുതിര പ്രതിഗ്ധാൻ കഥമാഗച്ഛതി ഭോഗാൻ രുധിര പ്രതിഗ്ധാൻ ഇതി രുധിര രുധിര പ്രതിഗ്ധാൻ अहम् उक्तवान् गुरून् इति द्वितीयबहुवचनमस्ति अनन्तरम् अहत्व त्वान्तमस्ति हि अव्ययं महा द्वितीयबहुवचनमेव श्रेयः श्रेयस् इति शब्दः प्रथमपुरुषे एकवचनं भोक्तुं गन्तुं पठितुं तादृशतुमुन्नन्तं क्षै भैष्यं द्वितीय एकवचनम् अपि अव्ययमेव इह अव्ययमेव लोके सप्तमी एकवचनं हत्वा क्त्वन्तम् अर्थकामान् द्वितीयबहुवचनं तु अव्ययम् एव अव्ययम् भुञ्जीय क्रियापदमस्ति भुज् इति धातुः आत्मनेपदि विधिलिङ्ग उत्तमपुरुष एकवचनम् भोगान् द्वितीयबहुवचनं रुदिरप्रदिग्धान् द्वितीयबहुवचनं पश्यतु अधिकमपि द्वितीय विभक्तिबहुवचनरूपाणि एव कथं महानुभावान् महानुभावः इत्युक्ते महापुरुषाः महा आशययुक्ताः उत्तम आशयः अस्ति तदर्थं जीवनं करोति एकैकः एकैककार्यार्थमेव जीवनं करोति किल एकैकस्य जीवनस्य एकैकविषयः अस्ति केचन जनाः किमर्थं जीवनं कुर्वन्ति उत्तम आशयः तस्य प्रचारनिमित्तं तदर्थं जीवनं तेषाम् उत्तम आशयप्रचारः अन्ये केचन जनाः किमर्थम् शरीरप्रदर्शनार्थं जीवनं कुर्वन्ति केचन किल बोडि बिल्डिङ्ग् सर्वं कृत्वा उत्तमशरीरं सर्वदा ते अथवा मनस मनसि विद्यमान उत्तमविचाराणां प्रकाशः चिन्तनानां प्रकाशः यत्किमपि एकैकस्य तादृशाः महानुभावान् महा आशययुक्तान् उत्तम आशययुक्तान् अनन्तरं गुरून् सामान्यतया गुरवः तादृशाः भवन्ति गुरून् इत्युक्ते आचार्यान् गुरुः इति सामान्य अर्थः एव अत्र वास्तविकतया गुरुः इत्युक्ते कः अर्थः अत्र तु सामान्य अर्थ एव प्रयोगं करोति पाठयति आचार्यः इत्यर्थे धर्म धनुशास्त्रं कः पाठितवान् अर्जुनं द्रोणाचार्यः तस्मादेव गुरुः इति वदति एकशास्त्रं पाठयति सः गुरुः वस्तुतया तादृशगुरवः सन्ति वास्तविकतया अन्य अन्यगुरुशब्दस्य कः अर्थः आध्यात्मिकजीवने यः प्रकाशं ददाति सः एव गुरुः एकः एव गुरुः भवितुं शक्नोति कः शिष्यस्य अन्तरङ्गे आत्मप्रकाशं द्योतयति गुरोः स्पर्शने तस्य तादृशप्रकाशः भवति अथवा तस्य दर्शने तादृशप्रकाशः अन्तरङ्गे भवति सः एव गुरुः भवति अन्ये सर्वे आचार्याः आचार्याः इत्युक्ते ते सामान्यकार्याणि पाठयन्ति ते आचरन्ति ते पाठयन्ति तत् तदेव आचार्यः अनन्तरम् अहत्व अहत्व इत्युक्ते मा मारणं विना तेषां हननं विना भैक्ष्यं भिक्षा भैक्ष्यम् इत्युक्ते भिक्षा भिक्षातः यद् मिलति तद् भैक्ष्यम् भिक्षाटनं करोति चेत् अन्नं ददातु अन्नं ददातु इति गत्वा वयम् आह्वयामः ततः किं मिलति तस्य नाम भैक्ष्यं भैक्ष्यं भोक्तुं खादितुम् इह अस्मिन् लोके इह इत्युक्ते अस्मिन् लोके इह लोके श्रेयः साधु गुरून् आचार्यान् हत्वा विनाश्य इह एव अस्मिन् प्रपञ्चे एव രുധിരപ്രതിഗ്ധാൻ രുധിരം രുധിരം രക്തം രുധിരേണ സഹ इत्युक्ते रक्तपङ्गिलम् इति वयं वदामः किल रक्तसहितं यद् मिलति तद् रक्तसहितं यद् मह्यं प्राप्नोति रक्तसहितम् इति एकः प्रयोगः एव युद्धं करोति चेत् किं भवति मरणं भवति जनानां रक्तं भवति तत्र अन्येषां रक्तं भवति तस्मिन् स्वातन्त्र्ये तत् रक्तं रक्तस्य चिह्नं कुत्र अस्ति तादृशम् अहं न इच्छामि इतः वदति रुधिरप्रदिग्धान् इत्युक्ते रक्तमिश्रितान् अर्थकामान् यदेन किं मिलति इदानीम् अहं तान् मारयामि चेत् पुरुषार्थनिमित्तमेव जीवितं पुरुषार्थः इत्युक्ते पुरुषार्थः ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷ തസ്യ കഥം തസ്യ ഗമനം ധർമ്മ അനുസൃതം കിം സമ്പാദനീയം അർത്ഥകാമം ധാർമ്മികരീത്യ അർത്ഥം സമ്പാദയിത്വ കാമ അനുഭോക്തവ്യ ധർമാർത്ഥ ധർമ്മരീത്യ അർത്ഥകാമാനാം ഭവാൻ അനുഭവം കരോതി ചെയ്ത് സ്വാഭാവികതയാ ഭവത ജീവന് കിമാഗതി മോക്ഷം മോക്ഷനിമിത്തം കിമപി കരണീയം നാസ്തി യഥാ ആമ്രഫലം സസ്യം വയ അസ്മാഭിഹി ആരോപയതും ശക് വയം ആരോപയിതും ശക്നുമ ജല ദാതും ശക്നുമ സസ്യമാഗതം സസ്യ പരിപാലനം കർത്തും ശക്നുമ സസ്യം ഭവതി തത്ര യഥാ കാലേ ഫലം ഭവതി കില വയം ഫലനിർമ്മാണം കർത്തും ശക്നുമഹ ന ഫലം യഥാ ഭവതി ഫലം യഥാ പക്വം ഭവതി തത് ഫലം കിം ഭവതി स्वयमेव पतति अग्रिमसस्यम् आगच्छति तत्र अथवा स्वयमेव तस्य कालः समाप्तः भवति तत्तु पतति स्वयमेव एवमेव वयम् अस्माकं कृते प्राप्तजीवनम् अस्माभिः कथं करणीयं धर्मानुसृतम् अर्थकामानाम् अर्थसम्पत्तिः काम अनुभवः एतद् द्वयमपि धर्मानुसृतं यदा वयं गच्छामः तस्मिन् समये अस्माकं कृते मोक्षम् इति मिलति मोक्षनिमित्तं प्रयत्नः करणीयः नास्ति प्रयत्नः कुत्र करणीयः धर्म अन्यत् किमपि नास्ति अन्यदपि फलमेव तस्य अर्थकामः तस्य फलमेव जीवने यत्किमपि करोति धर्मार्थं करोति वा इति चिन्तनीयम् एतत् धार्मिकमस्ति वा करोतु धार्मिकं नास्ति चेत् न करोतु कथं धार्मिकमस्ति वा नास्ति वा इति अहं जानामि अर्जुनस्यापि प्रश्नः सः एव सः अपि इच्छति सः पृच्छति इदानीं गुरून् हत्वा अहं यद् प्राप्नोमि ततोपि उत्तमं भिक्षाटनं कृत्वा अहं जीवनं करोमि वयमपि वदामः किल कदाचित् एतादृशवाक्यानि सर्वं वयमपि वदामः कतिवारं जीवने एतादृशवाक्यानि अस्माकं मुखतः आगच्छति कुत्र एतादृशवाक्यानि वयम् अधिकं वदामः चिन्तयतु अधिकतया एतादृशानि वाक्यानि अस्माकं मुखतः कुत्र आगच्छति गृहे किल भारतीयानाम् अस्माकं जीवनं गृह आधारितमस्ति इति कारणेन अस्माकं जीवने धर्मपालनं गृहे एव गृहे बहु सुकरम् एतत् सुकरमपि दुष्करमपि गृहं नास्ति इति चिन्तयतु एतादृश अवगमनमेव कष्टम् एतत् धार्मिकं वा अधार्मिकं वा इति अहम् अवगन्तुमेव कष्टम् अनुभवामि गृहे चेत् किमपि न वयं कतिवारं पितुः समीपं वदामः मातुः समीपं वदामः बालकाः कदाचित् वदति किल इदानीं वयम् वयमपि उक्तवन्तः वयमपि अनुभवामः यदा कदापि माता तर्जयति अथवा पिता तर्जयति इति चिन्तयतु झटिति वयं किं वदामः भवान् किं कृतवान् मम कृते एतावत् पर्यन्तं भवान् किं कृतवान् अनन्तरं द्वितीयवाक्यं किम् अन्यपितृ पितरः भवन्ति किल तैः सह कम्पेर् करोति पश्यतु तत्र सः कथं पालितवान् अत्र सः कथं पालितवान् किन्तु भवान् किं कृतवान् मम बाल्यकाले भवान् किं किं कष्टं दत्तवान् एतदेव स्मरन्ति किल यदा कोपः आगच्छति तस्मिन् समये कदापि उत्तमकार्याणि न स्मरति केचन महापुरुषाः सन्ति तथापि कथं वदति बहु उत्तमवाक्यानि वदति पूर्वोक्तं किल ते तु मधुसूदन इति पश्यति कथं सम्यक् वदति भवान् बहु कृतवान् इति किन्तु तस्य अर्थः तु भिन्नः अस्ति तस्य तस्य साहाय्यं किमपि न करोति एतत् सर्वं व्यापारं कुत्र चलति अन्तरङ्गे तदेव सः वदति एतत् सर्वम् अपेक्षया इत्युक्ते किम् एतादृशजनानां हननं कृत्वा अहं रक्तपङ्गिलं यद् अहं प्राप्नोमि किं राज्यम् अथवा भोगः तस्य उभयोग राज्यं भोगः सर्वं समानमेव राज्यसुखम् अथवा शासनम् एतत् संस्थानं सर्वं कुत्र गच्छति अन्तरम् अन्त अन्ततो गत्वा राज्यं प्राप्नोति इति वद वदति तत् किञ्चित् एक्साजुरेशन् कृत्वा प्रदर्शयति अतः अथवा राज इति कारणेन मम कृते राज्यं किम् मम गृहम् अथवा मम धनं किल मम शासनं मम स्थानं तदेव मम राज्यमस्ति अहं वदामि किमर्थम् एतत् सर्वम् एतत् सर्वं मास्तु अहं गच्छामि कुत्र गच्छति अहं सन्यासं स्वीकरोमि इतोपि सरलं कार्यं वा सन्यासः जनाः गच्छन्ति बहवः अहं पूर्वं मातृभूमि तत् पत्रिकायाम् एकं कथां पठितवान् अर्धविरामः इति एका कथा आसीत् पठनीयमेव मनसि किं किं चलति इति कथं प्रकटयति तत्र इत्युक्ते सन्न्यासनिमित्तं दत्वा एकः अर्धकाले तत् पर्याप्तम् इति चिन्तयति सः सरलं न अत्र तु सामान्यजीवने कष्टं सर्वं सामान्यकष्टमेव कारणं किञ्चित् अनन्तरं वयं किमपि कर्तुं शक्नुमः अहम् एकः सन्यासी अभवम् इति चिन्तयतु अहं काषायवस्त्रं स्वीकृतवान् एकवारम् एकवारं परिवर्तयितुं शक्यते वा समाप्तं वा अहं पुनः अहम् इच्छामि चेदपि प्रयोजनं नास्ति तत्रैव नास्ति सन्यासं प्रति गत्वा प्रत्यागन्तुं व्यवस्था नास्ति तस्मादेव किं वदति यदा भवान् पक्वं भवति सन्यासम् इति स्वयमेव सम्भवति सन्यासं करणीयं किमपि नास्ति सन्यासम् इति स्वयमेव सम्भवति तत् तस्य भवति इत्यपि न ते पदप्रयोगं न कृतवन्तः सम्भवति कथं सन्यासं सम्भवति अहं सर्वं त्यक्तवान् चेत् वस्त्रं तत्र किमपि कार्यं न अन्ततो गत्वा तद् आवश्यकम् एकं मिशनरी इव करणीयं चेत् वस्त्रं स्वीकरोति अन्यत् स्वीकरोति सर्वं करोति किन्तु सः भावः कुत्र अन्तरङ्गे तस्मात् तत् अत्यन्तकष्टकरं जीवनमस्ति सामान्यं चिन्तयतु अहम् इदानीं पाठयामि एतादृश एकजीवनं करोमि अहमेक सिनेमां द्रष्टुम् इच्छामि चेत् अहं गन्तुं शक्नोमि कोऽपि न तत् तत्र दृष्ट्वा किमपि न पृच्छति किन्तु एकः सन्न्यासी गच्छति चेत् सर्वे जनाः तं पश्यन्ति ते सर्वे सिनेमां द्रष्टुमेव आगतवन्तः तथापि तेषां सर्वेषां मुखं तस्य उपरि भवति ओ पश्यतु पश्यतु അനാവശ്യക എന്നത് ഭവതി തസ്മാത് തത് അതികഷ്ടകര ജീവനം താദൃശ ജീവനം തത് തതഹ സർവം സഹ ഇതാനും ആഗത്യ അകത്യ അകത്യ സഹ വദതി ഇതാനും കിം വദതി ഗുരുൻ ഹത്വ അഥവാ ജ്യേഷ്ഠാൻ മാരയിത്വ ശ്രേഷ്ഠാൻ മാരയിത്വ തേ സർവേ കീദൃശ പ്രതിപദസ്യ വ്യാഖ്യാനം അസ്തിയവ പ്രഥമം അസ്തി കിലേ ശ്രേയ ഇച്ഛന്തി തേ ते के वस्तुतया जानन्ति रघुवंशे वदति राजानः ये तेषां रघुवंशराजानः इत्युक्ते रघुवंशः इत्युक्ते रघोः वंशः श्रीरामस्य वंशः श्रीरामस्य वंशे ये जन्म प्राप्तवन्तः तेषां जीवस्य विषये तेषां बहु चिन्तनं किमपि नास्ति तेषां श्रेयः तेषां यशः यशः अपि द्विविधमस्ति एकं श्रेयप्रयः इति अस्ति किल तत्र तेषां तु यशः यशो शरीरे कदापि कलङ्कः भवति तद् राजानः न कुर्वन्ति तत् कस्य स्वभावः क्षत्रियस्य स्वभावः एषः तद् बोधयितुमेव तत् पदप्रयोगं कृतवान् इदानीं भगवतः समीपं वयमपि एवमेव कुर्मः किल मम कोऽपि उद्देशः अस्ति इति चिन्तयतु अहं सतीश्जी समीपं सम्भाषणं करोमि किं पूर्वमेव मम एका अजेण्डा अस्ति तद् स्थापयितुमेव अहं सम्भाषणं करोमि चेत् मम पूर्वपीठिका कथं भवति तदनुसृतम् अहम् आनयामि तदनुसृतपदानि तदनुसृतकार्याणि एवमेव सम्भाषणं करोमि तादृशसम्भाषणम् आध्यात्मिकलोके उत्तमं न आध्यात्मिकतायां कथं भवेत् इति वदन्ति शुद्धता एव अन्तरङ्गतः साक्षात् आगच्छतु तत् एषः इदानीमपि पूर्णशुद्धः न जातः कः अर्जुनः अस्माकम् अन्तरङ्गे विद्यमान अर्जुनः इदानीमपि तत्सर्वं त्यक्तवान् सन्यासं तद् अनन्तरं गच्छामि अहं युद्धं न करोमि तत्सर्वं त्यक्तवान् इदानीं करोमि तदापि सः किं वदति क्षत्रियाः भवान् इदानीं वदेत् कः अहं जानामि भगवान् कृष्णः इदानीं वदेत् किं वदति भवान् क्षत्रियः किल കാരണം താദൃശേ എവ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ദത്തവാൻ പൂർവ്വം ഭവൻ ക്ഷത്രിയല്ല ഭവതാ ധർമ്മ കാ പൃച്ഛതി തസ്മാത് ഏവ ഏവം പ്രയോഗം കൃതവാൻ കിം ശ്രേയ ഏവ മുഖ്യം ഇതി കേ ചിന്തയന്തി തേ കേ ആചാര്യ പിതാമഹ അവഗതം തയോ ദ്വയോ വിഷയം ഇതാനും പ്രശ്ന ദുര്യോധന ഭവതു തം മാരയാമി ചിന്താ നാസ്തി किन्तु एतं मारयितुं न शक्नोमि किमर्थं मारयितुं न शक्नोमि सः श्रेयः एव प्रधानमिति चिन्तयति तादृशक्षत्रियः सः सः धनार्थं युद्धं न करोति सः राज्यार्थं युद्धं न करोति भोगार्थं युद्धं न करोति तौ द्वौ अपि आचार्यः पितामहः ते श्रेयः तेषां श्रेयः तद् भवेत् तदर्थं ते कुर्वन्ति तैः सह युद्धं कृत्वा तेषां प्रतिक्रियां कृत्वा तेषां प्रतिकारं कृत्वा अहं किमपि सम्पादयितुं न इच्छामि तादृशजीवनं मम कृते न आवश्यकं तदेव तस् यद् वदति तस्य किञ्चित् पूर्णतया तस्य अर्थव्याप्तिं कल्पयति सः तावदेव अस्ति गुरून् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैष्यमपीह लोके अनन्तरं ഹത്വാർത്ഥകാമാംസ്തു ഗുരു നിഹൈവ ഭുഞ്ചീയ ഭോഗാൻ രുധിരപ്രതിഭാൻ രക്തമിശ്രിത കിം വദാമി രക്തമിശ്രിത രാജ്യം അഥവാ രക്തമിശ്രിത സുഖം അഥവാ അന്യസ്യ ഹനനം കൃത്वा ഗുരോः പിതാമഹस्य ഹനനം कृत्वा ततः കിം ഭോഗമഹം പ്രാപ്നോമി തത് അഹം സ്വീകർത്തും न इच्छामि तत्र मम दोषः अस्ति वा इति प्रश्नः इदानीं सर्वं क्वश्चन् एव भगवतः समीपं पूर्वमपि सः प्रश्नं पृष्टवान् द्वितीयप्रश्नं पृष्टवान् इदानीम् अनन्तरं किं वदति न चै न चैतदित्मकतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः उत्तमप्रयोगः अस्ति संस्कृतस्य कथं कथं प्रयोगं करोति भाषां स्वीकृत्य पश्यतु न च एतत् न चैतद्वित्म इति अस्ति कति पदानि मिलित्वा लिखितवान् न च एतत् विद्मः विद्मः विद्मः न चैतत् कतरन्नो कतरन् नो कतरत् नः कतरत् नः कतरन् गरीयो गरीयः यद्वा यत् वा जयेम यदि वा नो जयेयुः एवमेव यदि वा नः जयेयुः यान् यानेव यान् एव हत्वा हत्वा एव न ജിജീവിഷാമസ്തേ അവസ്ഥിത ജിജീവിഷാമः ते अवस्थिताः प्रमुखे दार्तराष्ट्राः प्रमुखे दार्तराष्ट्राः अत्र एकं पदमस्ति नः नः इति नः इत्युक्ते न इति अर्थः न संस्कृतभाषायां पश्यतु नः इत्युक्ते अस्माकम् इति अर्थः आगच्छति अहम् इत्यस्य रूपद्वयम् आगच्छति अहम् आवां वयं मां म आवाम्नौ अस्मान्नः तत्रापि एकः नः आगच्छति द्वितीयबहुवचनमपि बहुवचनमपि न तदेव गायत्रीमन्त्रे अस्ति किल धियो यो नः प्रचोदयात् नः इत्युक्ते अस्माकम् इति तत्र षष्टिविभक्तिः अस्ति अस्माकं बुद्धिप्र प्रकाशनं करोतु नः न विसर्गं न इति वक्तव्यम् अथवा नः इति वक्तव्यम् जनाः न इति वदति चेत् किं भवति साक्षात् विपरीतं भवति धियो यो न प्रचोदयात् बुद्धि न प्रकाशयतु इति प्रार्थना धियो यो न प्रकोच एवं न वक्तव्यं धियो यो न प्रको प्रकाशय अथवा धियो यो न प्रकाशय तथापि दोषः नास्ति एवम् अस्ति अर्थः तस्य तादृशमस्ति इदानीम् अत्र पश्यतु नः इत्युक्ते प्रथमं न अव्ययमस्ति तत्र न इति न चैतद्युद्मः इति अस्ति किल तत्र न अव्ययम् अन्य चापि अव्ययम् एतत् द्वितीय एकवचनम् एतत् इति अस्ति अनन्तरं विद्मः वित् इति धातुः परस्मैपदी कर्तरि लट् उत्तमपुरुष बहुवचनं विद्मः वित् इति धातु ज्ञानम् इत्यर्थः कतरत् इति प्रथम एकवचनं तकारान्तनपुंसकलिङ्गप्रथम एकवचनं नः पश्यतु अस्मत्शब्द अनन्तरं सर्वनामशब्दः षष्टि बहुवचनं गरीयस् प्रथम एकवचनं सकारान्तशब्दः मनस् इति अस्ति किल तादृशं गरीयस् इति शब्दः यत् यद् इति शब्दः प्रथम एकवचनं न वा अव्ययं जयेम क्रियापदमस्ति जि इति परस्मैपदी कर्तरि विधिलिङ् उत्तमपुरुषबहुवचनम् यदि अव्ययं नः पूर्वं वयं दृष्टवन्तः तत् अत्र द्वितीयबहुवचनं पूर्वं नः किम् आसीत् षष्टिबहुवचनं द्वयमपि समानमेव बहुवचनमपि समानं नः इत्येव बहुवचनमपि नः एव कथमागच्छति अहम् आवां वयम् മാം മാം न ആവാം നൗ അസ്മാൻ നഹ ഇതി രൂപമസ്തി തത്ര അസ്മാൻ इत्यपि प्रयोगं कर्तुं शक्यते नः इति कर्तुमपि शक्यते एवं षष्ठी अपि अस्माकम् इत्यपि वक्तुं शक्यते अथवा नः इत्यपि वक्तुं शक्यते कुत्रचित् भिन्नं भिन्नं कुर्वन्ति अनन्तरम् उपस्थिताः प्रथमबहुवचनं प्रमुखे सप्तमी एकवचनं धार्तराष्ट्रः प्रथमबहुवचनं सर्वं सामान्यमेव जिजीविषाम इति अस्ति जीव् इति धातुः सन् सनन्दम् इति वदति परस्मैपदि कर्तरि लेट् उत्तमपुरुषबहुवचनम् अस्ति तत् पश्यामः अग्रे न च कः अर्थः न इत्येव अर्थः एतत् इत्युक्ते इदम् विद्मः जानीमः वित् इत्युक्ते वित् इति धातुः वित् ततः एव किमागच्छति आगच्छति वेदः ज्ञानम् इत्यर्थः यत्र कुत्रापि वित् धातुः आगच्छति चेत् ज्ञानम् इत्यर्थः इत्युक्ते अत्र विद्म इति उक्तं जानीमः वयं जानीमः वयम् अवगच्छामः किं जानीमः कतरत् कतरत् इत्युक्ते किं तत्र किम् अस्ति इति नः अस्माकं गरीयः इत्युक्ते श्रेष्ठः गरीयः इत्युक्ते श्रेष्ठः एकः श्लोके अस्ति किल स्वर्गादपि गरीयसि इति अस्ति स्वर्गस्य अपेक्षयापि श्रेष्ठं किं तत् अस्यापि लक्ष्मणः रामस्य समीपं वदति इति अस्ति किल अपि स्वर्णमयी लङ्गा न मे लक्ष्मण रोचते लक्ष्मणः वदति युद्धानन्तरं लक्ष्मणः किं वदति किमर्थं पुनः अयोध्यं गत्वा भरतः कथं चिन्तयति इति पूर्वकालस्य जनाः तादृशः न तदापि सः वदति सः इदानीम् इच्छति वा चतुर्दशवर्षाणि सः उपविष्टवान् तत्र स्म पुनः तेन सह किमर्थं कलहः करणीयः तदेव बहु सुन्दरमस्ति तदा रामः वदति अपि स्वर्णमयी लङ्का लङ्का सत्यमेव भवान् यदुक्तवान् अमेरिकैव अस्ति बहु स्वर्णमयमेव अस्ति अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते मे इत्युक्ते मम मह्यं न रोचते कारणं किं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि जननी जन्मभूमि मम माता मम मातृराज्यं द्वयमपि സ്വർഗസ്യ അപേക്ഷയാ അപ്പി ഉത്തമം ഗരീയസി ഇത്യുക്തെ ശ്രേഷ്ഠം ഇതി साक्षात् वयम् इदानीं किल मम माता सामान्यकूलीकार्यं करोति इति चिन्तयतु तस्याः बहु सौन्दर्यं नास्ति ऐश्वर्यराय आगच्छति चेत् अहं वदामि वयसा न सा एव मम माता न वदामः मम माता मम माता एव कापि सुन्दरी आगच्छतु मम प्रश्नः नास्ति सहीम् एव मातृराज्यमपि इति रामस्य वचनं तदेव गरीयसि इति अस्ति श्रेष्ठम् इत्यर्थः अनन्तरं किमस्ति जयेम जयेम यद् यदि वा जयेम वयं जयं प्राप्नुमः यदि वा अथवा न जयेयुः वयं जयं न प्राप्नुयुः पराजयान् वयं प्राप्नुः द्वयमपि भवतु हत्वा मारयित्वा जिजीविषामः जीवितुं न इच्छामः ते धार्तराष्ट्राः तादृशाः धृतराष्ट्रसुताः प्रमुखे सम्मुखे उपस्थिताः किं वदति आगत्य सः तान् मारयित्वा राष्ट्रं वयं प्राप्नुमः चेदपि वयं न इच्छामः अथवा ते अस्मान् मारयन्ति कदाचित् ते एव जयं प्राप्नुयुः अस्मान् मारयित्वा ते जयं प्राप्नुयुः भवतु तदापि युद्धं कर्तुं न इच्छामि द्वयमेव भवति किल युद्धं भवति चेत् एकं तु किं भवति जयः अथवा पराजयः तद् भिन्नभिन्नरीत्या उक्तवान् कथम् उक्तवान् एकदा वयं जयं प्राप्य राज्यं प्राप्नुमः अथवा ते अस्माकमुपरि जयं प्राप्य ते राज्यसुखं प्राप्नुवन्तु तदापि किमर्थमेवं द्विविधं वदति सर्वम् अस्माभिः चिन्तनीयम् अस्माकम् आन्तरिकविषयः एव एतत् सर्वं वयमपि द्वन्द्वं यदा अस्माकम् अन्तरङ्गे मनसि द्वन्द्वं भवति वयं कथञ्चित् तत् समर्थयितुं पश्यामः किल कथमपि वदतु एकः एव सत्यं भवति सत्यम् इदानीं पश्यतु किमपि कार्यं मया करणीयं तत्र सत्यमेकमेव भवति करणीयं चेत् करणीयं न करणीयं चेत् न करणीयम् अहं स्वाभाविकतया किं करोमि तदर्थम् एवम् एकभिन्नमार्गेण गत्वा अहं तस्य समर्थनं कर्तुं मम एव अन्तरङ्गे एवं चेत् तदेवं भवति एवं भवति चेत् एवं भवितुं शक्यते एवं सर्वम् आद्य पश्यामः चेत् मया न करणीयम् इति कः उक्तवान् स्वयमेव अतः अथवा डैरेक्ट् पश्यामः चेदपि न इति उत्तरं प्राप्तं तद्वयमपि अहं न गच्छामि वयं बहुवारं कुर्मः किल किमपि धार्मिककार्यं करणीयम् इदानीं टु थिङ्ग्स् एव भवति कोऽपि भिक्षुकः भवतः पुरतः कोऽपि बुभुक्षया भवतः पुरतः आगत्य हस्तप्रसादनं करोति भवतः किं करणीयं भवतः कः धर्मः किमपि ददातु मौनम् उपविश किल कदाचित् वयं डैरेक्ट् न दद्मः अहं न ददामि इति वदन्ति समाप्तं कार्यं कदाचिदेव न तस्य कियत् आरोग्यमस्ति तेन किं किं कर्तुं शक्यते एकसम्पूर्ण एस् आर् रैटिङ्ग् कुर्मः मनसि दश डालर् अपि दश डालर् दश पैसा अपि न ददाति अन्यत्र गच्छामः वयं किमर्थं तावद् मनः कलुषितं करोति कुत्र कलुषितं कुर्मः कुत्र कालुष्यम् आगच्छति अस्माकं मनसि एव किल द्वयमपि अस्माभिः करोतु इति कोऽपि न उक्तवान् भवतः समये कोऽपि उक्तवान् न ददातु इति न भवान् तदर्थं किमपि समग्रशास्त्राणाम् अवलोकनं कृत्वा समर्थनं कृत्वा अहं न करोमि इति सर्वान् बोधयति किमर्थं पञ्चजनाः भवतौ समीपे दातुमिच्छन्ति भवतः धार्मिकभाषणं श्रुत्वा ते अपि न दास्यन्ति किल अथवा भव एतत् सर्वं मुखेपि आनयितुं शक्यते एकप्रकटनं करोति चेत् कथमस्ति करणीयमस्ति वा सर्वाणि कार्याणि अपि मनुष्यः एवमेव कदाचित् किमपि प्राब्लं विना तत् परिहारं कर्तुं शक्नोति बहुधा सर्वकार्यस्य अपि अप्रोच् द्वयं भवति एकं साक्षात् न नास्ति इति वदतु समाप्तम् अथवा आम् अस्ति इति वदतु समाप्तम् अथवा किं कर्तुं शक्नुमः तत् एवं करोति चेत् एवं भविष्यति एवं भविष्यति चेत् तद् भवति तद् भवति चेत् एवं भवति आहत्य अहं न करोमि कतिवारं तत्र गत्वा अत्र गत्वा अन्यजनानपि योजयित्वा कुटुम्बस्य सर्वं तत्र सङ्ग्रहणं कृत्वा समग्रराज्यस्य व्याख्यानं कृत्वा अस्माकं संस्कृतिमध्ये विक्षाडनं नास्ति किमर्थं वदति कोऽपि कोऽपि विषयः अस्ति वा तत्र तद् कारणेन भवान् न दत्तवान् वा न भवान् किमर्थं न दत्तवान् भवतः संस्कारः तत् चिन्तयतु तदेव इदानीम् अर्जुनः करोति एवं राज्यं मिलति चेदपि मम नावश्यकमिति पूर्वमेव उक्तवान् पर्याप्तं किल पुनः भवति ते अस्मान् मारयित्वा राज्यं ते स्वीकुर्वन्ति अस्माकं तत्र पराजयः भवति तेषां विजयः भवति तदा अस्माकं राज्यं नास्ति तेषामेव भवतु भवतु एतदेव क्लारिटि नास्ति चेत् अन्तरङ्गे अस्माकम् एक क्लियर् चित्रं नास्ति चेत् अहं किं करोमि मम प्रश्नः कः मम मार्गः कः मया किं करणीयम् एतादृशस्पष्टता नास्ति वयम् एतादृशसागरे मथनं कुर्मः गत्वा तत्र एव तरणं कृत्वा निमज्जनं कुर्मः අවශ්‍යකතා नास्ति इति बोधयितुमेव एवं सर्वं वयम् अपि वदामः इति बोधयितुमेव सः तद् वदति तदा वयं तत्र समापयामः अनन्तरम् एकश्लोकं वा इतोपि एकश्लोकम् उक्त्वा साक्षात् सः वदति भगवतः समीपे अहं भवतः पादकमले शरणं प्राप्नोमि एकमेव अस्ति किं मया करणीयं तद् वदतु तदप्युत्तमम् एतदप्युत्तमं आवश्यकं चेत् तत् करोतु आवश्यकं चेत् एतत् करोतु इति न वक्तव्यं भवतः शिष्यः अस्ति अहम् इति उत्तमपदमस्ति शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वा प्रपन्नम् अहं भवतः शिष्यः अस्मि इति यदा वदति तदारभ्य भगवान् किं करोति मुखोद्घाटनं करोति श्रोतुं सम्यक् सः पात्रमभवत् इति यदा सः अवगतवान् तदानीम् औषधं ददाति तावत्पर्यन्तं किं दत्तवान् सः प्रथमं किमपि दत्तवान् एकं शोक् ट्रीट्मेण्ट् दत्तवान् किञ्चिदेव एकताडनं दत्तवान् तदा किञ्चित् बोधः जातः तस्य तदा सन्यासं ब्रह्मचर्यं सर्वं त्यक्तवान् अनन्तरं मार्गे आगतवान् किञ्चित् सम्यक् सर्वं वदति एवमस्ति तदस्ति एतदस्ति भवतु इदानीं पुनः पुनः सः एकैक स्टेप् आगत्य एक अन्तरङ्गे एव अस्माकं अन्तरङ्गे मनस्साक्षी इति अथवा अस्माकं साक्षी यः अस्ति साक्षी इत्युक्ते ब्रह्म अथवा आत्मा अथवा अहं बोधः सः सर्वदा बोधयति एतादृशकार्याणि किन्तु अहं किं करोमि अहं मम क्रोधः मम कामः मम आग्रहः मम भिन्नभिन्न उपनेत्राणि सन्ति मम हस्ते उपनेत्रं स्पेक्स् अथवा ग्लास् अहम् एकैक कलर् स्थापयामि तद् तेनैव अहं राज्यं पश्यामि किल मम पुरतः तदेव रक्तवर्णस्य ग्लास् स्थापयित्वा अहं पश्यामि रक्तवर्णे एव सर्वे मम नेत्रस्य कोऽपि रोगः नास्ति किन्तु किं करणीयमासीत् यद् रक्तवर्णे अहं पश्यामि तत्र सर्वत्र वैट् वर्णं स्थापयामि चेत् पर्याप्तं वा अहं तदर्थमेव प्रयत्नं कुर्वन्नस्मि अद्य सर्वत्र शुद्धं कर्तुं प्रयत्नं करोमि प्रथमं भवतः मुखे विद्यमान उपनेत्रं स्वीकृत्य अन्यत्र स्थापयतु भवतः अन्तरङ्गतः यद् वाक्यं वदति तद् भवतः बुद्धिरूपेण भवतः मनसि आगत्य भवतः इन्द्रियमध्ये यदा प्रवृत्तिरूपेण आगच्छति तत् सर्वं विकलं जायमानमस्ति तस्य कारणं किम् भवान् यद् इन्द्रियबोधकर्मेन्द्रियद्वारा भवान् यद् करोति अथवा भवान् भवान् तस्य रिटर्न् यदा स्वीकरोति मनः इति एकवस्तु अस्ति किल तत्र तत् शुद्धं नास्ति चेत् तत् स्वच्छं नास्ति चेत् ततः एव बुद्धिः सर्वं स्वीकरोति इन्द्रियाणि सर्वाणि कार्याणि सम्पादयति इतः एकं दृष्टवान् अस्ति तत्र ततः एकं श्रुतवान् अस्ति तत्र एतत् सर्वम् अन्तरङ्गे मनसि एकवारं तत्र एकः अस्ति तेन द्वारा एव बुद्धिः ततः स्वीकरोति यदावश्यकं तद् विवेकः एवमेव बुद्धिः ददाति अपि तत् करोतु तद् न करोतु इति ततः सम्यक् सः आज्ञां ददाति आत्मनः प्रकाशे अस्माकम् अन्तरङ्गे विद्यमान अहं बुद्धिः यदस्ति अथवा अहम् इति यदस्ति भगवान् इति यदस्ति तस्य प्रकाशे बुद्धिः तस्य डैरेक्ट् निर्देशं ददाति विचारे सः एव विचारः इति वदति किन्तु विचारः यदा मनसि आगच्छति तत्र वयं किं कुर्मः मम प्रत्येकं प्रत्येकं मम ग्लास् अहं स्थापयामि काम क्रोध मम लोभ मम भिन्नभिन्न इच्छाः सन्ति किल तत्सर्वम् अहं स्थापयित्वा तदेव पुनः मम इन्द्रियद्वारा बहिरागच्छति इन्द्रियद्वारा यदा आगच्छति तस्य शुद्धीकरणं करणीयं चेत् प्रथमम् इन्द्रियद्वारा कथं चलति इति ज्ञातव्यम् अङ्गीकरणीयं मम वाक्ये दोषः अस्ति चेत् अस्ति इति प्रथमम् अङ्गीकृता मम वाक्ये दोषः भवितुं न शक्नोति कारण अहं संस्कृतमध्ये पि एच् डि अस्मि तादृशधारणा यावत् कालपर्यन्तं तिष्ठति शुद्धं कर्तुं न शक्नोति अहं कोऽपि भवतु तस्य पुरतः किमपि नायतु भवतः भाषा अपि तत्र प्रश्नः नास्ति भवतः पाण्डित्यमपि नास्ति भवान् जपं करोति वा तपं करोति वा सन्न्यासी वा सामान्यः वा किमपि न किल साङ्ख्यशास्त्रस्पष्टतया वदति पञ्चविंशतितत्त्वज्ञः ट्वेंटी फाइव तत्व यह जाना जटी मुंडी शिखि वापी कोऽपि वा भवतु जटि इत्युक्ते जटा अस्ति मुण्डि मुण्डनं करोति सन्यासस्य भिन्नभिन्नसम्प्रदायः शिखां करोति शिखि वा अपि यत् एतद् मध्ये यत् कोऽपि अथवा अन्य कोऽपि भवतु मुच्यन्ते नात्र संशयः मोक्षं प्राप्नोति पञ्चविंशतितत्त्वानां विषये सम्यक् अवगच्छतु पञ्चविंशतितत्त्वानि इन्द्रियाणि दश पञ्च इन्द्रियाणि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि पञ्चज्ञानेन्द्रिय पञ्चकर्मेन्द्रिय दश तस्य तन्मात्राः तदेव वयं न अवगच्छामः तन्मात्रा इत्युक्ते किं तत् मात्रं तन्मात्रा इति पदमपि तदेव तत् मात्रम् इत्युक्ते ओन्लि तत् वायु तन्मात्रा स्वीकरोति वायु एव स्वाभाविकतया वयम् इदानीम् एतत् घरम् इति वदामः किल पार्थिवम् एतत् पार्थिवं मीन्स् यत् केवलं न तपि पार्थिवं घनरूपेण मेटर् अस्ति एतत् किल किन्तु एतत् केवलं मेटर् वा अत्र सर्वमस्ति स्पेस् अस्ति वायुः अस्ति जलमस्ति सर्वं मिलित्वा एव मेटर् अधिकमस्ति मेटर् इत्युक्ते पृथिवी अंशम् अधिकमस्ति तेन कारणेन पृथिवी इति वदामः किन्तु ततः वयं यदा गवेषणं कृत्वा कृत्वा कृत्वा अग्रे गच्छामः ततः पृथिवी अंशमेव भवान् यदा प्राप्नोति प्राप्तुं मार्गाः सन्ति तदेव तन्मात्रा इति वदति एवं पञ्चज्ञानतन्मात्राः पञ्चकर्मतन्मात्राः दश ट्वेण्टि तत्त्वम् अवगतं सर्वम् अवगमनार्थमेव एतत् जलं मिलति वा इति निष्पीडनं कृत्वा न द्रष्टव्यं तत्र जलतन्मात्रा इति तद् विंशतितत्त्वम् अभवत् अनन्तरम् अनन्तरं किं मनः बुद्धिः अहङ्कारः किल तदा ततः अग्रे इन्द्रियतः वयम् अग्रे गच्छामः मनः अनन्तरं तस्य अन्तःकरणं मनसः एव अग्रे भवति अन्तःकरणम् इति एकं मिलति अन्तःकरणं तदनन्तरं बुद्धि एवम् अन्ततो गत्वा अस्माकं प्रकृतिपुरुषः तत्त्वद्वयं तदा पञ्चविंशतितत्त्वम् एतत् पञ्चविंशतितत्त्वविषये यः जानाति सः मोक्षं प्राप्नोति अन्यत् सर्वं तस्य तस्य वातावरणनिर्माणार्थं वयम् अन्यत् सर्वं कुर्मः किमपि अन्यत् करणीयमिति कुत्रापि उक्तं नास्ति तदेव सु शुद्धं साङ्ख्यमेव प्रथमं वदति गीतायां द्वितीय अध्यायस्य यदा अर्जुनस्य किञ्चित् समाधानम् अभवत् अस्माकं कृते अपि किमपि न अवगन्तुं न शक्नुमः सामान्यस्थितिमध्ये तादृशं भगवद्गीतायाः क्रीं यदस्ति तदेव वदति प्रथमम् अनन्तरं सः अधः अधः आगच्छति एकैकस्य स्थानानुसृतं किम कर्मयोगः अनन्तरं ज्ञानयोगः भक्तियोगः पुरुषोत्तमयोगः भिन्नभिन्नभिन्नभिन्नं भिन्नं भिन्नं भिन्नं नयति अस्मात् यत् क्रीम् अस्ति तद् अवगन्तुं किञ्चित् कष्टं किन्तु सर्वमपि आन्तरिकप्रयत्नः अस्ति तत् तत् प्रति एव इदानीम् अर्जुनं नयति तस्मादेव अर्जुनस्य मनः इदानीम् अस्माकमपि मनः शुद्धं कृत्वा तत्र नयति यदा स्थितप्रज्ञस्य का भाषा इति अर्जुनः पृच्छति वयमपि प्रष्टुं शक्नुमः नो चेत् अस्माकं भाषा इत्युक्ते संस्कृतं वा इङ्ग्लिश् वा इति <laughs> चिन्तनं तत्र भाषा इत्युक्ते सः अर्थः न तादृश एक गमनमस्ति गीतायाः आन्तरिकमपि अस्माकं तद् सामर्थ्यं प्राप्तव्यं तावदेव वयम् अत्र स्थगयामः सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः